SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ລາວເຮົາຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຄົງຢາກຈະມາທ່ຽວປະເທດອົດສະຕຣາລີເລຍ ແລະ ຄົນລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຢາກໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແຕ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມັນເປັນອຸປະສັກເຮັດໃຫ້ໄປມາຫາສູ່ກັນບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ບັດນີ້ປາກົດວ່າ ກຳລັງມີແສງສະຫວ່າງຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ ສຳລັບທີ່ຈະໄປມາຕ່າງປະເທດ ຄືວ່າຫຼາຍປະ ເທດຂອງໂລກນີ້ກຳລັງເຮັດຄືກັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນຍົນບິນໄປມາ ນີ້ກໍເພາະວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຜ່ຜາຍຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາ ໄວຣັສ ຍ້ອນທີ່ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຕິດແປດກັນໄປທົ່ວໂລກນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງເທື່ອ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງໂລກນີ້ ບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ການເດີນທາງຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ ປະເທດສະຫະລັດອາ ເມລິກາ ແລະ ນິວຊີແລນ ດັ່ງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃຊ້ວິທີການໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ຄືໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ກ່ອນຈະຂຶ້ນຍົນບິນໄປມາ ຄົນໂດຍສານບັດນີ້ຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການກວດວ່າບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້າຈະຂຶ້ ນຍົນເດີນທາງ 3 ມື້ ປະເທດສະເປນ ແລະ ຣັດເຊຍກໍປະກາດຕໍ່ໃຫ້ມີການຕ້ອງຫ້າມຕື່ມອີກ 2 ສັບປະດາ ສຳລັບການບິນທີ່ຈະມາຈາກປະເທດອັງກິດ ຍ້ອນທີ່ປະເທດອັງກິດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອັງກິດ ຄືສາຍພັນໃໝ່ B117 Tedros Adhanom ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ

ຈົ່ງມີສິ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າໜັງສືຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ເປັນສະມັດຖະພາບດຽວກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ພາຍໃນປີ 2021 ໂດຍສານສະບັບໜຶ່ງເຖິງທ່ານ Ursula von der Leyen ຜູ້ນຳຄະນະກຳມະການສະຫະພັນຢູໂຣບ ທ່ານມິໂຊໂຕກາກິສ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດກຣີກເວົ້າວ່າ ເອກະສານການຢັ້ງຢືນນັ້ນຈະພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືມັນຖືກສັກຖືກສີດຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວຢ່ າງໄດ້ຜົນ ການທີ່ໃນປະເທດອັງກິດມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທາງການຕ່າງໆຊັກຊ້າໄວ້ການບັນຍັດການສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 2 ໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມຖືກສັກຢູກສັກຢາກັນ ໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງເຂັມທີ 1 ແລະ ທີ 2 ຂອງການສີດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີໄດ້ຈາກ 3 4 ສັບປະດາ ຮອດເຖິງ 12 ສັບປະດາ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນໃນປະເທດອັງກິດ 2 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ຖືກສັ ກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ໂດຍມີເປົ້າຈະສັກໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 15 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນກາງເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ນີ້ ໂຣວານ ຢັງ ນັກວິທະຍາສາດໂມເລກູລາ

So my concern is that we just don't know what a longer gap will do, particularly because these RNA vaccines are very new technology.
ການຕໍ່ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງເຂັມທີ 1 ແລະ 2 ອອກ ອາດເປັນການເຊາະເກື່ອນການໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານອັງກິດຖືກກົດດັນໃຫ້ປະກາດວິທີການໃໝ່ຕ່າງໆຕື່ມ ເຊັ່ນ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກ າກອະນາໄມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂອງໂຄວິດ-19 ຍ້ອນທີ່ປະເທດອັງກິດມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍເປັນປະຫວັດການ

ພາຍຫຼັງທີ່ມີຂ່າວວ່າ ທ່ານຂີ່ລົດຖີບອອກກຳລັງກາຍໄປເຖິງ 11 ຫຼັກກິໂລແມັດ ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ Downing Street ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດອັງກິດຢູ່ໃນລັອກດາວສຳລັບທົ່ວປະເທດຮອບສາມ ເພາະໂຮງພະຍາບານ ຕ່າງໆໃນປະເທດອັງກິດ ກຳລັງປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກວ່າໃນຄາວທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ເຖິງ 55 ເປີເຊັນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ລັດຖະບານ Donald Trump ປ່ອຍຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ອອກມາຢ່າງວ່ອງໄວຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີຫຼາຍຂຶ້ນສອງເທົ່າ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍບໍລິການເຂັມທີ 2 ໃນການສັກຢູກຢາກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄົນອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ

ລັດຖະບານອິດສະຣາເອລປົກປ້ອງການຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ເຖິງ 10 ລ້ານໂດສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອິດສະຣາເອລສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນຂອງພວກເພິ່ນໄດ້ເຖິງປະມານ 20 ເປີເ ຊັນ ຄືຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 8 ແສນຄົນ ຈາກພົນລະເມືອງທັງໝົດ 9 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອິດສະຣາແອນເວົ້າວ່າ ການຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີນັ້ນ ມີດ້ວຍການໃຊ້ສອຍຮ່ວມ ກັນ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກັບໄຟເຊີ ແລະ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ກ່ຽວກັບອາຍຸ ເພດ ແລະ ປະຫວັດການແພດຂອງຄົນທີ່ຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຕະຫຼອດເຖິງດ້ານການແພ້ ແລະ ການໄດ້ຜົນຕ່າງໆດ້ວຍ

because we are finally in the same neighborhood and we don't want to get new cases coming from the from Isra the Palestinian Authority so altogether the question of privacy is important but I think it's more reflecting the question of secrecy that unfortunately it's part of these all agreements ມີການຂາດເຂີນຄວາມແຈ້ງຂາວກ່ຽວກັບບັນຫາມາກມາຍ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອິດສະຣາ ແອນເວົ້າວ່າ ປະເທດອິດສະຣາແອນຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍອັນຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະສັກຢຸກ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນສຳເລັດພາຍໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ໃນຢູໂຣບ ປະເທດທີ່ຖືກໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແມ່ນປະເທດເບ ລຢຽມທີ່ມີພົນລະເມືອງ 11 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 2,000 ຄົນຕໍ່ມື້ ທີ່ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ 27 ເປີເຊັນ ຈາກການທຽບເທົ່າກັບ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນເທສຊາໂລນີກີ ໃນປະເ ທດກຣີສ ກໍມີຄົນຕາຍມາກມາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເປັນໄລຍະຫຼາຍສັບປະດາ ຄົນໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ກວ່າທີ່ເປັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງອາເຕນສ໌ ພົນລະເມືອງຂອງນະຄອ ນຫຼວງອາເຕນສ໌ມີຫຼາຍກວ່າພົນລະເມືອງດັ່ງກ່າວເຖິງສາມສ່ວນສີ່ ຄົນໃນປະເທດກຣີສທີ່ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຖືກນຳໄປຝັງໄວ້ໃນສ່ວນຕ່າງຫາກຂອງປ່າຊ້າ ໂດຍຊາກສົບນັ້ນຈະຖືກຝັງໄວ້ສຳລັບ 10 ປີ ຍານາ ງ ຄຣິຊັນຕີ ບົດຊາຣີ ອາຍຸ 69 ປີ ສູນເສຍຜົວຂອງຍານາງອາຍຸ 75 ປີ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ພາຍໃຕ້ໄອຍະການດັ່ງກ່າວ ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນມາເລເຊຍຈະຖືກໂຈະໄວ້ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດມາເລເຊຍປະກາດໄອຍະການນັ້ນອອກມາ ຈາກການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກ ານຂອງທ່ານມູຮິດິນ ຢາຊິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ເພື່ອລັອກດາວສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ